ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຕົກລົງກັນຮັບເອົາແຜນການ 4 ບາດກ້າວ ເພື່ອເຄື່ອນອອກໄປຈາກລັອກດາວຕ່າງໆນານາ ຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຕົກລົງກັນແລ້ວ ຮັບເອົາແຜນການ 4 ບາດກ້າວ ເພື່ອເຄື່ອນທີ່ອອກໄປຈາກລັອກດາວ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຖືກສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ Scott Morrison ເປີດເຜີຍອອກມາໃນວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ແລ້ວ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຮຽກວ່າເປັນການຕົກລົງກັນໃໝ່ສຳລັບເສັ້ນທາງເດີນໃໝ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍອອກໄປຈາກໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາເລຍຕົກລົງກັນແລ້ວ ຮັບເອົາບາດກ້າວ 4 ຂັ້ນ ເພື່ອວ່າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະຍົກຍ້າຍອອກໄປຈາກການພະຍາຍາມປາບປາມໂຄວິດ-19 ເພື່ອໃຫ້ອົດສະຕຣາເລຍກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິດັ່ງມື້ກ່ອນ ທີ່ມີໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນມາ ແຕ່ບາດກ້າວໃໝ່ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຕາມຈຳນວນຂອງການເຮັດໃຫ້ໄດ້ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ແມ່ນເປັນເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້

comes at a fiscal cost to Commonwealth taxpayers but we agree ບາດກ້າວອັນແລກໆຈະແມ່ນມີການຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວຄາວຈຳນວນຄົນໂດຍສານທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍລົງ 50 ເປີເຊັນ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີ່ມີຕໍ່ລະບົບກາ ນຄວາຣັນຕີນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ Scott Morrison ກໍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຍັງຈະຊົດຊ່ວຍການພະຍາຍາມເອົາຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕ ຣາເລຍ ນອກນັ້ນກໍຈະມີການທົດລອງເບິ່ງວິທີການຄວາຣັນຕີນອື່ນໆ ສຳລັບຄົນອົດສະຕຣາເລຍໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ແລ້ວກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Paul Kelly ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ There is hope there. 7 days of home quarantine can be very similar to the outcome of 14 days of hotel quarantine.

ໃນວ່າງວັນເສົາທີ 3 ກໍລະກະດາ 2021 New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 31 ຄົນ ທີ່ 27 ລາຍເປັນກໍລະນີໃໝ່ໆ ທີ່ພົວພັນກັນກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆຂອງເມື່ອກ່ອນນີ້ ແລະ ສີ່ລາຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຍັງຖືກຕິດຕາມມອງເບິ່ງ ແລະ ພິຈາລະນາເບິ່ງຢູ່ ມີ 13 ຄົນ

ກໍລະນີທັງ 3 ຄົນນັ້ນມີເຍື່ອໃຍໄປຮອດໄປເຖິງຈຸດເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ສະໜາມບິນ Brisbane ແລະ ອີກ 2 ຄົນນັ້ນແມ່ນແມ່ ແລະ ລູກສາວທີ່ມາຈາກ Carindale ດັອກເຕີ Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານສຸຂະພາບ Queensland ເວົ້າວ່າ ຊື່ໃນລາຍຊື່ຂອງບ່ອນເປັ ນໂຄວິດ-19 ຂອງ Queensland ບັດນີ້ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍຍ້ອນກໍລະນີໃໝ່ Palaszczuk ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ ໃນການຟ້າວຟັ່ງ ມັນຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຄົນເດີນທາງທີ່ມາຮອດມາເຖິງລົງ 50 ເປີເຊັນ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມກົດດັນທີ່ມີຕໍ່ລະບົບການຄວາຣັນທີນ ໃນລັດ Victoria ລັດຖະບານລັດ Victoria ລາຍງານວ່າ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຖືກດ່າວ່າ ແລະ ຖືກການຕິຊົມອັນບໍ່ລັກບໍ່ດີໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ກະທັ້ງມີຮອດການບຸກລຸກສູ ນກາງການສັກຢຸກ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຖືກຮຽກໄປສືບສວນຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຖືວ່າໄດ້ນາບຂູ່ຜູ້ຊ່ວຍແພດຄົນໜຶ່ງ ນະທີ່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຄຸ້ມ Cranbourne ຂອງນະຄອນ Melbourne ລັດ Victoria ປະເທດ Australia ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ Martin Foley ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ເວົ້າວ່າ get Victoria Police involved and make further efforts to make sure that these anti-science, anti-evidence, dangerous fanatics are held to account. You aren't allowed to come in and abuse our nurses and healthcare professionals. If you want to have your tin pot theories, fine. ພຶດຕິການທີ່ຖືກກະທຳນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ທ່ານຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນຈົ່ງເກັບຮັກສາໄວ້ທິດສະດີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ແກ່ພວກເຂົ າເຈົ້າເອງ ແຕ່ Victoria ກໍມີດີອັນໜຶ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນເມື່ອກ່ອນນີ້ ຄືໃນຂ່າວວັນສຸກທີ 2 ກໍລະກະດາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ແລະ ລັດ Western Australia ຈົບສິ້ນ lockdown ແລ້ວໃນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ lockdown Western Australia ໄດ້ 4 ມື້ ນ ະທີ່ Perth ແລະ ຂົງເຂດ Peel ຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຕົກລົງກັນວ່າ lockdown ຄວນເປັນວິທີການອັນສຸດທ້າຍທີ່ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອຢຸດຢັ້ງໂຄວິດ-19 SBS ລາວ share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook